بىز بۇ ئۆمرىمىزدە نۇرغۇن كىشىلەرنى ئۇچرىتىمىز ئەمما دوست بولالايدىغانلار ناھايتى ئاز ياخشى دوست بولالايدىغانلار تېخىمۇ ئاسان ئەمەس شۇڭا دوست ھەقىقەتەن تېپىلغۇسىز مۇناسىۋەت ئۇلار ئۇزۇن ھايات مۇساپىسىدىكى ھەمراھلار sizga hamroh bo'lib xushalliq va qayg'u hasratni tang boshdan kechirib kishilik hayot yillaringizni elitidi گەرچە دوست تاپماق تەس بولسىمۇ لېكىن ھەرقانچە ياخشى مۇناسىۋەتمۇ بىر بىرىگە كەڭ قورساق بولۇپ بىر بىرىنى قەدىرلىگەندىلا ئاندىن ئۇزاققىچە ماڭالايدۇ سىرداش دوست تاپماق تەس ئەمما دوستتىن ئايرىلىپ قېلىش ناھايىتى ئاددىي شۇڭا بەزى ئىشلارنى مۇناسىۋىتى ھەرقانچە ياخشى دوستلارمۇ قىلالمايدۇ بەزىدە سىزنى ئەڭ چۈشىنىدىغان ئادەممۇ دائىم سىزنى ئەڭ ئازابلايدىغان ئادەم دەل ياخشى دوست بولغاچقا ئۆز ئارا دېيىشمەيدىغان گېپى يوق بىر بىرىنىڭ مەخپىيەتلىكىنى بىلىدۇ شۇنداقلا ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى چۈشىنىدۇ باشقىلارنىڭ ئالدىدا باشقىلارنىڭ ئەيبىنى ئاچسا ئۆزىنىڭ ساپاسىدىن ئايرىلىپلا قالماي يەنە ھەقىقىي دوستىدىنمۇ ئايرىلىپ قالىدۇ ھەر بىر ئادەمنىڭ تىلغا ئېلىشنى خالىمايدىغان ئىشى بولىدۇ دوست بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن قارشى تەرەپنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى ھۆرمەتلەپ ۋە نەزەرگە ئېلىپ قارشى تەرەپنى خىجىل قىلماسلىقىمىز كېرەك ئادەمنىڭ بىر بىرىنى چۈشىنىشى سىردىشىشتا ھەقىقىي دوست بىر بىرىگە ئىشىنىشى بىر بىرىنى چۈشىنىشى بىر بىرىگە كەڭ قورساق بولۇشى بىر بىرىنى قوللىشى كېرەك باشقىلارنىڭ مەيدانىدا تۇرۇپ باشقىلارنىڭ ھېسسىياتىنى ئويلاشنى ئۆگىنىۋېلىش كېرەك باشقىلارنىڭ كەمچىلىكىگە خالىغانچە چاقچاق قىلماڭ بۇ بەلكىم سىزگە نىسبەتەن بىردەملىك خۇشاللىق بولۇشى مۇمكىن لېكىن باشقىلارغا زور زىيان ئېلىپ كېلىدۇ بەزىدە مۇنداقلا دەپ قويغان بىر ئېغىز سۆز بىلەن ھېچ ئىش بولمىغاندەك ھېس قىلىسىز لېكىن شۇ سۆزلەر باشقىلارغا قايتماس زىيان ئېلىپ كېلىدۇ ياخشى سۆز قىشنى ئىللىتىدۇ يامان سۆز ئادەمنى ئازابلايدۇ گەپ قىلىشتىمۇ ئىش قىلىشتىمۇ لايىقىدا بولۇش كېرەك ھەممە گەپنى دېيىشكە بولمايدۇ دوست تۇتۇشتا مىزان ۋە تۆۋەن چەك بولۇشى چەكتىن ئاشۇرۇۋەتمەسلىكى كېرەك ئادەم بولۇش ۋە ئىش قىلىشتا ئۆلچەم بولۇش كېرەك شۇنداق قىلغاندىلا بىر بىرىنى ھۆرمەتلەپ كىشىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشكىلى بولىدۇ قارىغۇلارچە ئۆز مەيلىگە قويۇۋەتمەي